ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ໂດຍສະເພາະຄົນທັງຫຼາຍໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຟັງພາກລາຍການພາສາລາວຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຈາກປ ະເທດອົດສະຕຣາລີຕະຫຼອດມາ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນທີ 26 ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ທີ່ແມ່ນມື້ Boxing Day ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈແ ລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ຂ່າວຄາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການມື້ນີ້ ຂ້ານ້ອຍເອົາມາເລື່ອງ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ -19 ຈະຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ບໍ ຄ່າປະກັນໄພສຸຂະພາບທະວີຂຶ້ນ ໄຟໄໝ້ສູນຄົນ migrant ໃນປະເທດ Bosnia ເປັນຄ້າຍກັບໄຟໄໝ້ສູນອົບພະຍົບລາວໃນເມືອງໜອງຄາຍ ຄົນໃນປະເທດ Australia ມີລູກມີເຕົ້າໜ້ອຍລົງຢ່າງມາ ກມາຍ ແລະ ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ລາຊິນີ Queen Elizabeth the Second ຮັບຮູ້ວ່າຄຣິດສະມາດປີນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າຕ່າງໆ ສຳລັ ບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກ 2 ຄົນ ທີ່ເກີດມາຈາກ Northern Beaches ໃນລັດ New South Wales ປະເທດ Australia ເວລາໝາຍນັດເຕະຟຸດບອນຂັ້ນ A-League ຂ່າວທົ່ວໄປ ການຄ້າໃນມື້ Boxing Day ໃນປະເທດ Australia ຊື້ຂາຍໄດ້ດີ ແຕ່ສະມາຄົມ National Retail Association ກະຕວງວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຈະຊອກຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ຜ່ານທາງອອນລາຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງສະມາຄົມດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ເງິນຄຳເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 2,750 ລ້ານໂດລາ ຈະຖືກຈັບຈ່າຍໃສ່ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍຕ່າງໆ ໃນມື້ນີ້ Boxing Day ເມື່ອທີ່ການຊື້ຂາຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດອອນລາຍຈະມີເຖິງປະມານ 930 ລ້ານໂດລາ ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ

ຢູ່ທີ່ CBD ຂອງ Sydney ຍ້ອນທີ່ມີການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນຢູ່ທີ່ CBD ນັ້ນ ຂ່າວໃນຫວ່າງ 8 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ Boxing Day 2020 ມື້ນີ້ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງການສາທາລະນະສຸກ Sydney ໃນປະເທດ Australia ອອກການບອກເຕືອນໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ວົງນອກຂອງຂົງເ ຂດ Northern Beaches ຈົ່ງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ແລະ ແຍກໂຕຢູ່ ການບອກເຕືອນນີ້ຖືກສົ່ງອອກມາເຖິງທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ໄປຮ້ານ Chicago Jones Coffee ທີ່ Auburn ໃນພາຍຫຼັງທ່ຽງຂອງວັນອາທິດທີ 20 ທັນວາປີນີ້ ແລະ ບິນອອກຈາກຊິດນີໂດຍຖ້ຽວບິນ ZL 6469 ຂອງສາຍການບິນ Rex Regional ໄປຍັງເມືອງ Griffith ໃນວັນຈັນທີ 21 ທັນວາແລ້ວນີ້ ຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ແຕ່ບັດນີ້ມີຂ່າວ ມີຂ່າວໃໝ່ລົ້ນອອກມາບອກໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຄືທີ່ເມືອງທ່າກຳປັ່ນດາລຽນ ກຳລັງກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍນັບເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ພ າຍຫຼັງທີ່ມີລາຍງານວ່າມີໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນວານນີ້ທີ 25 ທັນວາ ນັ້ນແມ່ນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ 12 ລາຍ ໂຮງຮຽນໃນບໍລິເວນບໍລິວານ 5 ແຫ່ງ ທີ່ໃກ້ຄຽງກັບທ່າກຳປັ່ນນັ້ນຖືກປິດໄວ້ ແລ້ວ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນກໍຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຄືບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານອອກທີ່ ຍົກເວັ້ນສຳລັບທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງເບຈິງຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ກໍຕົກຢູ່ໃນການຄັບຂັນແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ສອງລາ ຍເປັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນພະຫັດທີ 24 ແລ້ວນີ້ ທີ່ກ່ອນນີ້ເບຈິງກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສອງລາຍ ໂຄວິດ-19 ກຳເນີດເກີດມາຈາກນະຄອນວູຮານຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ້ວຫຼຸດຕີນຫຼຸດມືລາມອອກມ າຕິດແປດຈິບຫາຍກັນໄປໃນທົ່ວໂລກນີ້ ຊາວຄຣິສຕຽນໃນທົ່ວໂລກນີ້ມອງເບິ່ງຄຣິສມາສອັນຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປະສົບມາກ່ອນ ການຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະ ຊາຊົນຈີນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນໂລກນີ້ ແຕ່ມັນສັງຫານຄົນເຮົາໄປແລ້ວ 1,756,809 ຄົນແລ້ວ ການຕາຍນີ້ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວຍັງໄກຫ່າງຈາກຄວາມສຳເລັດຢູ່ ກະທັ່ງມີການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີ ນກັນມັນໄວ້ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນກໍຕາມແຕ່ ໂບດທົ່ວປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ເປັນສະຖານທີ່ເປົ່າຫວ່າງໄປໝົດ ຍ້ອນຄົນທັງຫຼາຍຫັນໄປກະທຳພິທີທາງສາສະໜາຄຣິສຕຽນຜ່ານທາງອອນລາຍເອົາ ໃນປະເທດຟີລິບປິນ ທີ່ມີຄົນເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກຫຼາຍ ເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວອາລະວາດຂຶ້ນ ສັ່ນສະເທືອນພິທີທາງສາສະໜາ ໂດຍຄວາມແຮງ 6.3 ຣິກເຕີ ກະທັ່ງທີ່ວ່າຄຣິສມາສຂອງປີ 2020 ຖືກຕ້ອງຫ້າມຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແ ລ້ວກໍຕາມແຕ່ ເຊັ່ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການສັງສັນ ແລະ ເຮັດ carol singing ເປັນຕົ້ນ ໂປບຟຣານຊິສ ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກຂອງໂລກນີ້ ເຮັດ Christmas Eve Mass ຢູ່ທີ່ St. Peter's Basilica ໃນກຸງໂຣມ ໂດຍມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳປະມານ 200 ຄົນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຢູ່ທີ່ເບັດເລເຮັມ ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຊາວຄຣິສຕຽນໃນທົ່ວໂລກນີ້ເຊື່ອວ່າເປັນບ່ອນກຳເນີດ ຂອງພະເຢຊູ ແມ່ນວ່າພິທີ Christmas Eve Mass ຢູ່ທີ່ໂບດ Nativity ທີ່ຕາມປົກກະຕິມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ແມ່ນວ່າໃນຮວດນີ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເລີຍຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍທາງອອນລາຍເອົາ ພະລາຊິນີ Queen Elizabeth the Second ເວົ້າວ່າ Christmas ຂອງປີ 2020 ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂສກ ເສົ້າສຳລັບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ໃນ Christmas Message ຂອງພະອົງ ເຖິງຈັກກະພົບອັງກິດ ພະອົງເວົ້າວ່າ ຈິດໃຈ ແລະ ການພາວະນາຂອງພະອົງຢູ່ກັບຄົນທັງຫຼາຍທີ່ໄວ້ອາໄລນຳຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ສູນເສຍໄປ ຄົນທີ່ຖືກແຍກອອກຈາ ກກັນ ຈາກເພື່ອນມິດ ຈາກຄອບຄົວ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ປອດໄພໃນດ້ານໂຄວິດ-19 Queen Elizabeth ແລະ ສົມເດັດເຈົ້າ Philip ຢູ່ນະທີ່ Windsor Castle ໃນມື້ Christmas ປີນີ້

ທີ່ອອກມາສຸດຊ່ວຍກັນໃນໄລຍະປີນີ້ທີ່ເປັນປີທີ່ຄັບຂັນ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນດີອົກດີໃຈນຳຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ດີກັນລະຫວ່າງສະຫະພັນຢູໂຣບ ແລະ ປະເທດອັງກິດທີ່ຖອນໂຕອອກໄປຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບແລ້ວ ການເຈລ ະຈາກັນໄດ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ການທີ່ຈະມີຄວາມສັບສົນຂຶ້ນໃນມື້ປີໃໝ່ຟ້າໃໝ່ 2021 ທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງໃນໄວໆນີ້ ທີ່ຈະເສຍຫາຍເສດຖະກິດການຄ້າ ຍ້ອນທີ່ວ່າ ປີ 2020 ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັບສົນທີ່ກຳເນີດເ ກີດມາຈາກໂຄວິດ-19 ທີ່ລົ້ນອອກມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສັນຍານັ້ນຖ້າຫາກວ່າຖືກຮັບຮູ້ສົມບູນແລ້ວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດອັງກິດ ແລະ 27 ປະເທດຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບຄ້າຂາຍກັນຢູ່ຕໍ່ໆໄ ປໄດ້ດີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີພາສີ Tariff ແລະ Quota ຕ່າງໆ ທ່ານ Katsunobu Kato

ສາລານິໂຮເຊໂຕເຊວາ ທ່ານມີຄວາມຜ່ອນຄາຍຈາກການເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບ Brexit ແລ້ວ ເມືອງ Elvis ແຕກຕຶງຢ່າງແຮງ ເຈັບສາມລາຍ ນະຄອນ Nashville ລັດ Tennessee ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີລົດຄັນໜຶ່ງແຕກລະເບີດຂຶ້ນຢ່າງແ ຮງ ເຮັດໃຫ້ຄົນບາດເຈັບໄປແລ້ວສາມລາຍ ລົດດັ່ງກ່າວຈອດຢູ່ໃນຖະໜົນຫົນທາງແຫ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວແຕກຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ Christmas 25 ທັນວາ 2020 ເຫດການນີ້ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນການຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈເຮັດ ແລະ ຕຳຫຼ ວດ FBI ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາກຳລັງສືບສວນສາເຫດ ແລະ ເຈດຕະນາຢູ່ ມັນເສຍຫາຍຕຶກຕ່າງໆດ້ວຍ ຕຳຫຼວດ Nashville ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄປກວດເບິ່ງການແຈ້ງຄວາມທີ່ວ່າມີສຽງປືນດັງຂຶ້ນຫຼາຍນັດ ແລ້ວ ພົບເຫັນລົດຄັນໜຶ່ງທີ່ສົ່ງສຽງອອກມາວ່າ ຈະມີລະເບີດແຕກຂຶ້ນພາຍໃນ 15 ນາທີ ໃນຫວ່າງກ່ອນນີ້ ມີການຕາມຊອກຫາຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຫາຍສາບສູນໄປເມື່ອລອຍນ້ຳຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳ Murray River ໃນຊາຍແດນ New South Wales Victoria ຢູ່ນະທີ່ Liparon ທີ່ໄກຫ່າງຈາກເມືອງ Mildura ລັດ Victoria ປະມານ 90 ຫຼັກກິໂລແມັດ ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານທ່ຽງຂອງວັນ Christmas ແລ້ວນີ້ ທີ່ຊາຍດັ່ງກ່າວຈົມນ້ຳແລ້ວບໍ່ປະໂຫຼຂຶ້ນມາຈັກເທື່ອ ເຊື່ອວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຕ່າງຊາດອາຍຸ 28 ປີ ການຊອກຫາຜູ້ກ່ຽວຖືກໂຈະໄວ້ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ແລະນັກດຳນ້ຳຕຳຫຼວດຖືກຮຽກມາຊ່ວຍ ແມ່ນ້ຳ Murray ເປັນຊາຍແດນທຳມະຊາດລະຫວ່າງລັດ Victoria ແລະ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ

ທີ່ GMHBA ທີ 29 Roar ຈະສູ້ກັນກັບ Phoenix ທີ່ Dolphin ແລະວັນທີ 30 Sydney FC ຈະດັນກັນກັບ Melbourne City ຢູ່ທີ່ ANZ ໜຶ່ງໂດລາອົດສະຕຣາເລຍເທົ່າກັນກັບ 76 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.97 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,576.49 ດົງຫວຽດນາມ 3,054.80 ຫຼຽນຂະເໝນ 22.83 ບາດໄທ 7,019.59 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະກັບກາຍເຢັນຂຶ້ນໃນພາຍຫຼັງ ໂດຍຈະມີຝົນຊາວເວີ 19 33 ແຄນເບີຣາແລະຊິດນີຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 13 31 18 29 ຕາມລະດັບ ບຣິສເບນຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 21 29 ດາວິນຈະຕົກຝົນຊາວເວີອາດພະຍຸ 25 32 ເພີດຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 15 31